SBS Audio is supported by advertising.
ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ມີຫຼາຍປະຕິກິລິຍາໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງໂຄສົກສະພາຂອງອາເມລິກາ ແນນຊີ ໂພລີຊີ ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການສົ່ງຍົນທະຫານຂ້າມເສັ້ນເຄິ່ງກາງ ຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ກໍມີການອ້າງວ່າຈະບໍ່ມີການດຳເນີນຕໍ່ໄປດ້ານປະຕິບັດການທາງທະຫານ ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ເປັນພຽງແ ຕ່ການສະແດງທາງການເມືອງເທົ່ານັ້ນ ໂອໂມ ແບໂລ ລາຍງານ ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໂຄສົກສະພາຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຕື ອນຈາກຈີນກໍຕາມ ນາງ ເພໂລຊີ ຜູ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສຸດຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນໃນຮອບ 25 ປີ ໄດ້ອອກຈາກປະເທດໃນວັນພຸດ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງບໍ່ ຫວັ່ນໄຫວ ໃນການຕອບໂຕ້ການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ເຮືອບິນທະຫານຂອງຈີນໄດ້ຂ້າມເສັ້ນເຄິ່ງກາງຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຍົກລະດັບກິດຈະກຳທາງການທະຫານ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນາງ ເພໂລຊີ ອອກຈາກປະເທດ ແຕ່ກອງທັບຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງຍົນລົບກວນເຮືອບິນຂອງຈີນ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ນາງ Karine Jean-Pierre ເລຂາທິການສື່ມວນຊົນ ໄດ້ເຕືອນຈີນບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ສະຖ ານະການກາຍເປັນວິກິດການ There is no reason for ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ປັກກິ່ງຈະປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ມີມາຢ່າງຍາວນານ ໃຫ້ກາຍເປັນວິກິດການບາງຢ່າງ ບໍ່ມີເຫດ ຜົນທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນ ພວກເຮົາມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍ ເຮົາບໍ່ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໜຶ່ງຈີນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພົວພັນໄຕ້ຫວັນປີ 1979 ທີ່ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ສະຫະລັດຈະບໍ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີວິກິດການເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈັດການກັບສິ່ງທີ່ປັກກິ່ງເລືອກທີ່ຈະເຮັດ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຢູເຄຣນ ການຢ້ຽມຢາມເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາກັບຈີນ ຈີນໄດ້ອ້າງວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະ ຖືວ່າກ ານເດີນທາງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດວ່າເປັນການຮັບຮູ້ອະທິປະໄຕຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ສະຫະລັດຢືນຢັນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງໂຄສົກສະພາຂອງອາເມລິກາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍໜຶ່ງຈີນທີ່ມີມາຢ່າງຍາວນານ ເຊິ່ງຮັບຮູ້ປັກກິ່ງ ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ການພົວພັນທາງດ້ານການປ້ອງກັນກັບໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ນາງ Jean-Pierre ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງ ນາງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕົນຈະຕັດສິນໃຈຈະເດີນທາງໄປໃສ We knew China was going to ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຈີນຈະປະພຶດຕົນແບບນີ້ ຂໍຢ້ຳວ່າມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ສະມາຊິກ ສະພາມີສິດທີ່ຈະເດີນທາງໄປບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກ ໃນສ່ວນຂອງເຮົາແມ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນແກ່ພວກເຂົາ ເມື່ອເວົ້າເຖິງພູມສາດຂອງພາກພື້ນ ຫຼື ລັດ ຫຼື ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົ ງຂອງຊາດ ນັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນຂອງເຮົາໃນເລື່ອງນີ້ ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການກິດຈະການເອເຊຍໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Victor Cha ອ້າງວ່າ ຈີນຈະບໍ່ດຳເນີນການທາງທະຫານຕໍ່ໄ ຕ້ຫວັນ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະເປັນພຽງແຕ່ເກມສົງຄາມ ແລະ ການເວົ້າໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໂຄສົກໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຊີຈິ້ນຜິງ ກຳລັງຍ່າງໄຕ່ເຊືອກເສັ້ນນ້ອຍໃນຕອນນີ້ ລາວກຳລັງຈະຂຶ້ນສູ່ວາລະທີສາມ ໃນຖານະຜູ້ນຳປະເທດຈີນໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ລາວຕ້ອງການແມ່ນວິກິດການສົງຄາມຢ່າງເຕັມຮູບແບບທີ່ລາວເປັນຕົ້ນເຫດ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການທີ່ຈະຊະນະວາລະທີສາມຂອງລ າວນັ້ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ສະນັ້ນທ່ານຮູ້ບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດການໄວ້ ເຂົາໄດ້ບອກລ່ວງໜ້າວ່າເຂົາຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ເຮົາກໍຄາດວ່າເຂົາຈະເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເວົ້າໄວ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ຄິດວ່າຈີນຈະເຮັດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ອາດຈະມີການຕອບຮັບຖ້າຫາກສະຫະລັດເລືອກທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດແບບນັ້ນຄືກັນ ຊາວໄຕ້ຫວັນມີປະຕິກິລິຍ າຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມປະເທດຂອງໂຄສົກສະພາຂອງອາເມຣິກາ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼິ້ນເກມການເມືອງທີ່ອາດຈະເພີ່ມຄວາມຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫ ຍ່ ການຢ້ຽມຢາມຂອງນາງເປັນພຽງການສະແດງທາງດ້ານການເມືອງເທົ່ານັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໂພດກ່ຽວກັບອາເມຣິກາ ຢ່າສະທ້ອນຄວາມເວົ້າຂອງເຂົາ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງການຈະເຮັດ ຫຍັງ ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຕອບສະໜອງ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄືກັນກັບນ້ອງຊາຍນ້ອຍຂອງເຂົາແມ່ນບໍ່? ມັນມີຫຍັງຜິດບໍ່? ເຂົາຍູ້ພວກເຮົາໄປທາງໜ້າ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບຄ່າອາວຸດຂອງພວກເຮົາ ມັນສົມເຫດສົມຜົນບໍ່? ພວກເຮົາເປັນຄືກັນກັບໝາເຝົ້າເຮືອນ ພວກເຮົາກຳລັງຖືກໃຊ້ໃນທາງນີ້ ສະຖານະການຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນໃນໝູ່ບັນດາລັດຖະບານທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນການທ້າທາຍ ແລະ ສ້ າງຄວາມສັ່ນຄອນ ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງໄດ້ລະບຸວ່າມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ບູລະນະພາບຂອງເຂດແດນຂອງຈີນ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ໂອໂມ ເບໂລ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມິຣັດ ວິທະ ຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook